پوء جنهن مهل سليمان وٽ قاصد آيو، تنهن مهل سليمان چيو ته اوهين مون کي مال سان مدد ڏيو ٿا ڇا؟ جو جيڪي مون کي الله ڏنو آهي، سو انهيء کان ڀلو آهي، جيڪي اوهان کي ڏنو اٿس، بلڪ اوهين پنهنجن سوغاتن سان خوش ٿيو ٿا.